كانادا ھۆكۈمەت تور بېتىدە كۆرسىتىلىشىچە، كانادا ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى تۆت يۈز سەكسەن بەش مىڭ، ئىككى مىڭ يىگىرمە بەشىنچى يىلى بەش يۈز مىڭ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئالتىنچى يىلى يەنە بەش يۈز مىڭ يېڭى ئاھالىنى كۈتۈۋېلىشنى پىلانلاۋاتقان بولۇپ، ئۇيغۇرلار كانادادا ئولتۇراقلىشىش ھوقۇقىغا ئېرىشىدىغان كىشىلەر تۈرىگە كىرگۈزۈلگەن. ھۆكۈمەت ئېلان قىلغان يېڭى كۆچمەنلەر قاتلىمى پىلانى ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنى كاناداغا ئورۇنلاشتۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك ئەم ئاتمىش ئىككىنچى نومۇرلۇق قانۇننىڭ رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا ئۆتىدىغانلىقىنىڭ ئاۋام پالاتاسىغا دوكلات قىلىنىشى بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندى ئىجتىمائىي تاراتقۇ ئېكسدىكى باياناتىدا بۇ ۋەقەنى كانادا ئۈچۈن چوڭ قەدەم بولۇپمۇ بىخەتەر بولمىغان دۆلەتلەردە قاپسىلىپ قالغان ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى ئۈچۈن غايەت زور قەدەم دەپ باھالىغان.
ئەنگلىيەنىڭ كۈندىلىك مەكتۇپلار گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا، ئەنگلىيە باش ۋەزىرى رىشى سۇناكنىڭ ساھىبخانلىقىدا ئەنگلىيەدە سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسى باشلىقلار يىغىنى چاقىرىلغان. بۇ يىغىنغا خىتاينىڭ پەن تېخنىكا مىنىستىرى ۋۇ جياۋخۇي تەكلىپ قىلىنغان بولۇپ، ئۇ تېخى يىغىننىڭ تۇنجى كۈنى، يەنى بىرىنچى نويابىر كۈنى ئەنگلىيە ئىلىم پەن مىنىستىرى مېشېل دونېل بىلەن بىللە نۇتۇق سۆزلىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىليونلىغان كىشىلەرنى يۇقىرى پەن تېخنىكىنىڭ ياردىمى بىلەن تەقىبلەپ نازارەت قىلىۋاتقانلىقى لاگېرلارغا قاماۋاتقانلىقى گېن ئۇچۇرلىرىنى خالىغانچە يىغىۋاتقانلىقى ۋە ئىشلىتىۋاتقانلىقى ھەتتا بۇنداق تېخنىكىلارنى باشقا دۆلەتلەرگە ئېكسپورت قىلىۋاتقانلىقى كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرىنىڭ دوكلاتلىرىدا كۆپلەپ ئېلان قىلىنغان ئىدى شۇنداق تۇرۇقلۇق رىشى سۇناكنىڭ خىتاينىڭ پەن تېخنىكا مىنىستىرىنى بۇ يىغىنغا تەكلىپ قىلىشى ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكتىپلىرىنى قاتتىق ئەپسۇسلاندۇرغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيە ئىشخانىسى مۇدىرى رەھىمە مەھمۇت خانىم كۈندىلىك مەكتۇپلار گېزىتىگە قىلغان سۆزىدە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تۇنجى يۇقىرى تېخنىكىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان خەلق ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىپ باش ۋەزىر سۇناكنىڭ ھەرىكىتىنى زۇلۇمغا ۋە يۇقىرى تېخنىكىلىق خورلۇققا دۇچار بولۇۋاتقان كىشىلەر ئۈچۈن بىر شاپىلاق دەپ ئاتىغان ئۇ يەنە مەخسۇس ئۇيغۇرلارنىڭ چىرايىنى پەرقلەندۈرىدىغان تېخنىكا ياساپ چىققان خىتاي شىركەتلىرىنىڭ پۈتۈن دۇنيا ئۈچۈن بىر تەھدىتلىكىنى بىلدۈرگەن.
ئامېرىكىدىكى چوڭ مەبلەغ باشقۇرۇش شىركەتلىرىنىڭ بىرى بولغان ۋەنگارد گۇرۇھى شىركىتىنىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىقىش خىزمىتى ئاخىرقى باسقۇچقا كىرگەن بلومبېرگ گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا ۋەنگارد گۇرۇھى شىركىتى خىتاينىڭ شاڭخەي شەھىرىدىكى يىگىرمە توققۇز تىرىليون يۈەن يەنى تۆت تىرىليون دوللارلىق قىممىتىدىكى ئورتاق مەبلەغ بازىرى ئىشخانىسىنى تاقىغان ئەھۋالدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ بلومبېرگقا ئېيتىشىچە شىركەت شاڭخەيدىكى ئىشخانىسىدا خىزمەت قىلغان ئەڭ ئاخىرقى ئون خىزمەتچىسى بىلەن ئىشتىن بوشىتىش كېلىشىمى ئىمزالىغان بولۇپ ئىشخانا كېلەر يىلنىڭ بېشىدا تاقىلىپ بولىدىكەن ۋەنگارد شىركىتى بلومبېرگقا يوللىغان خېتىدە ئۆزلىرىنىڭ خىتايدىن چېكىنىپ چىققانلىقىنى بىراق خىتايدىكى تەرەققىياتنى داۋاملىق نازارەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بلومبېرگنىڭ دېيىشىچە ۋەنگارد مەبلەغ باشقۇرۇش شىركىتى ئىلگىرى خىتايدىكى يوشۇرۇن كۈچنى كۆرۈپ خىتايغا مەبلەغ سالغان بولسا ئەمدىلىكتە ستراتېگىيىسىنى ئۆزگەرتىپ خىتايدىن چېكىنىپ چىققان ئۇنىڭ بۇ ھەرىكىتى رىقابەتچى شىركەتلەرنى قاتتىق ھەيران قالدۇرغان بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا ئامېرىكىنىڭ ئەڭ چوڭ مەبلەغ باشقۇرۇش ۋە مەبلەغ سېلىش شىركىتى قارا تاش خىتايغا سالغان مەبلىغىنى يەنى پاي چېكى دەسمايىسىنى توختاتقانلىقىنى جاكارلىغاندىن كېيىن ئونىنچى ئايدا ئامېرىكىنىڭ

خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇي ۋە ھۆكۈمەت رەئىسى ئەركىن تۇنىياز ئۈرۈمچىدە غەربىي ئاسىيا ۋە شىمالىي ئافرىقىغا جايلاشقان دۆلەتلەردىن كەلگەن دىنىي زاتلارنى ۋە مۇخبىرلار ئۆمەكلىرىنى قارشى ئالغان بۇ ئۆمەكلەر سۈرىيە پەلەستىن سەئۇدى ئەرەبىستان قاتارلىق ئون نەچچە دۆلەتتىن كەلگەنلەر بولۇپ ئۇلار خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ قىزغىن كۈتۈۋېلىشىغا ئېرىشكەن ما شىڭرۇي كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا ۋەكىللەرگە سۆز قىلىپ ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب دۆلەتلىرىدىكى بىر قىسىم كۈچلەر شىنجاڭدىكى ئاتالمىش مىللىي دىنىي ۋە كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى دەستەك قىلغان ھالدا ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭنى ۋاسىتە قىلىپ تۇرۇپ خىتاينى كونترول قىلىش پىلانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق سەپسەتىلەرنى تارقىتىۋاتىدۇ دېگەن

غەرب تاراتقۇلىرى ئۇزۇندىن بۇيان شىنجاڭ توغرىسىدا يالغان خەۋەرلەرنى تارقاتتى. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت كىشىلىرى كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ھوقۇقىدىن تولۇق بەھرىمەن بولدى. زوراۋان تېررورلۇقنىڭ مىللەت ياكى دىن بىلەن مۇناسىۋىتى يوق. ئۇ بارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئورتاق دۈشمىنى، دەپ سۆز قىلغان.

ئۇيغۇرلارغا پايدىلىق قارارلارنىڭ چىقىشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ كەلمەكتە. كانادا ھۆكۈمىتى ھۆكۈمەتكە تەۋە ئورگان تېلېفونلىرىدا خىتاينىڭ ئۈندىدار يەنى ۋىچەت ئەپىنى ئىشلىتىشنى چەكلىگەن بى بى سىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قارارى دەرھال كۈچكە ئىگە بولىدىكەن كانادا خەزىنە ھەيئىتىنىڭ رەئىسى ئانىتا باياناتىدا ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ئەپنى چەكلەش ئارقىلىق خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرلىك ھەرىكەت قوللانغانلىقىنى دېگەن خىتاينىڭ ئۈندىدار ۋە تىك توك قاتارلىق ئەپلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بارلىقى ۋە بۇ ئەپلەرنىڭ قوللانغۇچىلارنىڭ ئۇچۇرلىرىنى يىغىپ جاسۇسلۇق قىلىدىغانلىقى ئىزچىل دىققەت قوزغاپ كەلگەن ھازىرغىچە ئاۋسترالىيە ھۆكۈمىتى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ياۋروپا كومىتېتى ئورگان تېلېفونلىرىدا خىزمەتچىلەرنىڭ تىك توك ئەپىنى ئىشلىتىشنى چەكلىگەن بولسىمۇ بىراق ئۈندىدار ئەپى تېخى تىك توكتەك چەكلىمىگە ئۇچرىمىغان ئىدى سابىق پرېزىدېنت دانالد ترامپ مەمۇرىي بۇيرۇق بىلەن ئۈندىدارنى چەكلىمەكچى بولغان بولسىمۇ

مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتىگە ئائىت تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، ئوبزور قاتارلىق پروگراممىلار ھۇزۇرۇڭلاردا بولىدۇ.

پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ قانۇنسىز كۆچمەنلەرنىڭ چېگرادىن ئۆزلۈكىدىن ئايرىلىشقا بەرگەن ئاخىرقى مۆھلىتى بىرىنچى نويابىر كۈنى توشتى. بۇنىڭ بىلەن پاكىستاندا قانۇنلۇق ئىقامىتى بولمىغانلىقتىن ئافغانىستان ياكى خىتايغا تاپشۇرۇلۇش خەۋپىدە قالغان ئۇيغۇرلار قانداق ۋەزىيەتتە تۇرماقتا؟ ئىگىلىشىمىزچە، يېقىنقى ئىككى كۈندە پاكىستان ساقچىلىرى بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بەزىلىرىنىڭ ئۆيلىرىگە باستۇرۇپ كىرىپ تەھدىت سالغان بولسا، يەنە بەزىلىرىنى تۇتۇپ پاراكەندە قىلىشقا باشلىغان.

ئەل جەزىرە قاتارلىق خەلقئارالىق ئاخبارات ۋە ئېكس قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بىرىنچى نويابىر يېقىنلاشقان كۈنلەردىن باشلاپ نۇرغۇنلىغان ئافغانىستانلىقلارنىڭ يۈك تاقىلىرىنى كۆتۈرۈشۈپ، سەپ-سەپ بولۇپ تورخامدىكى ئافغانىستان پاكىستان چېگرا ئېغىزىدىن ۋەتىنىگە قايتىۋاتقانلىقى، ئافغانىستان تەرەپتە بولسا ئۇلارنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنىڭ ۋە ئاممىنىڭ بۇ مۇساپىرلارنى قىزغىن قارشى ئېلىۋاتقانلىقلىرىغا دائىر ئۇچۇر ھەمدە رەسىم، ۋىدىيولار كۆپلەپ تارقىتىلماقتا.
پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ تۇيۇقسىز قانۇنسىز كۆچمەنلەرگە زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى ئېلان قىلىشى يالغۇز پاكىستاندىكى تەخمىنەن بىر مىليون يەتتە يۈز مىڭ ئافغانىستانلىقلارغا ئاگاھلاندۇرۇش بولۇپلا قالماي، پاكىستاندا ھېچقانداق پاسپورت ۋە ياكى

ئەمما ئۇلارنىڭ ھازىرغىچە ھېچقانداق سالاھىيەتنامىسى ياكى پاكىستاندا تۇرۇشلۇق قانۇنلۇق رەسمىيىتى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئەمدىلىكتە پاكىستان دائىرىلىرى بىرىنچى نويابىردىن باشلايدىغان قانۇنسىز كۆچمەنلەرگە زەربە بېرىش ھەرىكىتىنىڭ نىشانىغا ئايلىنىپ قالغان ئىدى. پاكىستاندا بىر ئايدىن بۇيان تەقدىرىنىڭ نېمە بولىدىغانلىقى ئېنىقسىز ھالدا پەرىشانلىقتا ياشاۋاتقان بۇ ئۇيغۇرلاردىن بىرىنچى نويابىر كەچتە ئىگىلىگەن مەلۇماتلىرىمىزغا قارىغاندا ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر يېرىم كېچىدىن باشلاپ پاكىستان دائىرىلىرى ئۆيلەرگە تۇيۇقسىز باستۇرۇپ كىرىپ، قانۇنسىز مۇساپىرلارنى تەكشۈرۈشكە باشلىغان. پاكىستاندا بۇ ئۇيغۇرلارغا ئۆي ئىجارە بېرىۋاتقان خوجايىنلارنىڭ مەلۇم قىلىشى بىلەن، بىرىنچى نويابىر ئامانۇللا ئىسىملىك بىر ئۇيغۇرمۇ راۋالپىندىدىكى بۇ قانۇنسىز كۆچمەنلەرنى تەكشۈرۈش ھەرىكىتىگە قاتنىشىۋاتقان ساقچىلارنىڭ ئۆي ئاختۇرۇشىدا تۇتۇپ كېتىلگەن. باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ ياردىمى بىلەن ئۇ بەش سائەتتىن كېيىن كېپىلگە قويۇپ بېرىلگەن ئىكەن. تۇتقۇنغا ئۇچراپ قويۇپ بېرىلگەن ئامانۇللا ئۇيغۇرچە سۆزلىيەلمىگىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ تۇغقىنى بولغان تۇرغۇنجان بولغان ئەھۋاللارنى سۆزلەپ بەردى. تۇرغۇنجان ئىسمى مېنىڭكى. مەن پىندىدىمەن ئاشۇ. مېنىڭ ئۆينىڭ قاشقا يېقىن بىر ئون مىنۇتلۇق يول. ئۇيغۇرنى ئۇنى كېچىدىن ئاشۇ ئۆي ئىگىسى تېلېفون قىلىپ ساقچىگە، ساقچىلار كېلىپ كېچىدىن ئاپىپ بەش سائەتقىچە ئولتۇرغۇزۇپ ساقچىخانىدا ئاپىپتۇ، دېمىز قورقاپ ھېچ ئۇقمىدۇق بىزلە ئاۋغان بولمىغاندىكىن ئۇ بۇيەرنىڭ ساقچىلىرى ھەممىسى ئاۋغان ئاۋغانكەن سىز دەپ بىزنىڭ كەينىمىزگە چىرىغلىق.
ئۇ ساقچىلار نېمە دېدى نېمە شەرت بىلەن قويۇپ بەردى. نېمە بارتى ئاۋغان كارتىم رازى بارتى ئاشۇنىڭ خاتىرىدىن قوياپ بېرىپ دەيدۇ بىر تارىختىن كېيىن سىلى بىلەن ئىشىم بار ھازى توغاچ بىردىن كېيىن ئاپرېشان بولىدۇ ئۆي ئۆي ئاختۇرۇپ كوچا كوچىلىدا ئۇنداق ئىشنى باشلىۋاپتىنى.
تۇرغۇنجان ئۆزىمۇ ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى كەچتە ئىشتىن كېلىۋاتقاندا يولدا ساقچىلارنىڭ تۇيۇقسىز توختىتىپ سالاھىيەت تەكشۈرۈشىگە ئۇچرىغان ۋە بىرىنچى نويابىردىن كېيىن ئۇنى قايتا ئىزدەيدىغانلىقى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇش بېرىلگەندىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەن. مەن مانا ئىككى كۈن بولدى، بىزنىڭكى ئىشخانىمىز ئۆيدىن بىر ئالتە يەتتە كىلومېتىر نېرىدا ئۆيىمىز. ئىشتىن كېلىۋاتسام ئاخشىمى يولدا مېنى توساپ ئاشۇ ساقچىلار نەگە بايسەن نېمە ئىش قىلىۋاتسەن دەپ قاپسالدى. بەزى كۈنلە بىر ئۆچنى ئۈچ تۆتنى ئۇرۇپ يەنە گېزى دەيدۇ بىرىنچىدىن كېيىن سىلى بىلەن ئىشىمىز بار دەپ ئاشۇنداق قىلىپ مېنى قوياپ بەردى كېچىدە سائەت بىردە ئىككىدە كېچىدە چىيىۋاتىدۇ ئۆيلىگە مۇنداق ئاختۇرۇشنى باشلىۋاتىدۇ ئۆي ئىگىسلىمۇ بىزنى قاپسىلىۋاتىدۇ چىقىڭلار دەپ ھازىر چىقساقمۇ نەگە بايمىز. ھازىرغىچە ھېچقانداق بىر ئورۇن سىلەرگە بىز ئىگە چىقىمىز دەپ تېخى گەپ قىلمىدى شۇنداقمۇ. ياق ياق ھېچكىم يوق بىزدىن ئاللادىن باشقا ھېچكىم يوق ھازىر مېنىڭ ئۈچ بالام بار ئىككى قىز بىر ئوغۇل. مەن بەش جان، بىلمەي قالدۇق نېمە ئىش قىلىشىمىزنى. بىز ئاۋغان بولمىساق بىزنى ئۇ يەرگە ھەيدەپ ئاپارسا، ئۇ يەردە بىز نېمە ئىش قىلىمىز، نەگە بارىمىز. راۋالپىندىدا بۇ ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىۋاتقان ئۆمەر ئۇيغۇر ۋەقپىنىڭ باشلىقى ئۆمەر ئەپەندىنىڭ چۈشەندۈرۈشىچە، بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ كۆپىنچىسى كىچىك چېغىدا ئاتا ئانىسىغا ئەگىشىپ، ئافغانىستاندىن پاكىستانغا كېلىپ ياشاۋاتقان ۋە ياكى پاكىستاندا تۇغۇلغانلار بولۇپ، پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ تۇيۇقسىز قانۇنسىز مۇساپىرلارنى تازىلاش ھەرىكىتىنى ئېلان قىلىشى بىلەن قايتىدىن سۈرگۈن بولۇش تەقدىرىگە دۇچار بولماقتا ئىكەن. ئۇلارنىڭ ئافغانىستان بىلەن ھېچقانداق باغلىنىشى بولمىغانلىقتىن ئافغانىستانغا قايتىشنى خالىمايدىكەن. بۇنداق ئەھۋالدا ئۇلار ئۇيغۇر بولغانلىقى ئۈچۈن خىتايغا قايتۇرۇلۇشتەك ئېھتىمالمۇ يوق ئەمەس ئىكەن. ئۆمەر ئەپەندىگە تېلېفون قىلىپ، بىرىنچى نويابىر ئاخىرقى مۆھلەت توشقاندىن بۇيان بۇ جايدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىدە قانداق ئۆزگىرىشلەر بولغانلىقىنى سورىدۇق.
بۇلار ئۆيدە ئىشقا چىقماي ئولتۇرىدۇ، بۇلار، بۇ شەھەردىكى ئافغاندا شۇلار ئۆزى تېلېفون قىلىۋاتىدۇ ھازىر بۇلار ساقچىلارغا، ئۆي ئىگىسى. ئۆي ئىگىسى تېلېفون قىلىۋاتىدۇ ساقچىلارغا. بۇ شىكايەت قىلغان ئۆي ئىگىسى. بۇ مۇئەللەپ بىر دوكاسى. پاسپورت، ۋىزا، تەرىپىدىكى ھەممىسىغا بىر ئەسلە دوكۇمېنت ئېلىپ ئىچەرگە كىرىڭلار دېدى بۇلار. بىر ساقچى ئىدارىدا بۇ يوق دېسە بولمايدۇ. ھەم ماقۇل دېپ كەپتۇ. بىر ئۆيدە ئولتۇرىدۇ ھازىر. تالاغا چىقالماي قورقۇپ. ئۆمەر ئەپەندى ساقچىلارنىڭ ئۆي ئاختۇرۇپ قانۇنسىز مۇساپىرلارغا زەربە بېرىش ھەرىكىتىنى رەسمىي باشلىغانلىقىنى، گەرچە بۇ جەرياندا يېقىنقى ئىككى كۈندىن بۇيان ساقچىلار بەزى ئۇيغۇرلارغا تەھدىت قىلىپ قورقاتقان بولسىمۇ، تېخى بىر ئۇيغۇرنى رەسمىي تۇتۇپ چېگرىدىن قوغلىمىغانلىقىنى بىلدۈردى.

پاكىستان دائىرىلىرىنىڭ ئايال ۋە بالىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يۈزلەرچە ساندىكى بۇ ئىقامەتسىز ئۇيغۇرلارنى قانۇنسىز كۆچمەنلەر قاتارىدا پاكىستان چېگراسىدىن قوغلاپ چىقىرىش ياكى چىقارماسلىقى ۋە ياكى قەيەرگە قوغلايدىغانلىقىمۇ ئېنىق ئەمەس. ئەنە شۇ تەرىقىدە بۇنىڭدىن ئوتتۇز قىرىق يىللار ئىلگىرى ئافغانىستانلىق مۇساپىرلار قاتارىدا ئاتا ئانىسىغا ئەگىشىپ پاكىستانغا كېلىپ قالغان بۇ مۇساپىر ئۇيغۇرلار ھالا بۈگۈنگە كەلگەندە قايتا سۈرگۈن بولۇشتەك بىر ئاقىۋەتنىڭ كۆلەڭگىسىدە تۇرماقتا.

يىگىرمە توققۇزىنچى ئۆكتەبىردىن باشلاپ ياپونىيە پارلامېنتىدا ئېچىلىۋاتقان خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى، دۇنيا پارلامېنتلار كېڭىشى يىغىنىغا قاتنىشىۋاتقان ياپونىيە پارلامېنت ئەزالىرىمۇ سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن. ياپونىيە پارلامېنتىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ رەئىسى كېيجى فۇرۇيا ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەپ،

ياپونىيە پارلامېنتىدا ئېچىلىۋاتقان خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى دۇنياۋى پارلامېنتلار كېڭىشىنىڭ بىرىنچى كۈنىدە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە يېقىندىن كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇلارنىڭ تەكىتلىشىچە، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى قانداقتۇر خىتاينىڭ ئىچكى ئىشى. ياكى باشقىلار ئارىلاشسا بولمايدىغان مەسىلە بولماستىن، بەلكى پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ مەسىلىسى، شۇنداقلا كىشىلىك ۋىجدان مەسىلىسى ئىكەن. ياپونىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى، ياپونىيە پارلامېنتىدا قۇرۇلغان ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ رەئىسى، ياپونىيە پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە تەدبىر ئېلىش گۇرۇپپىسىنىڭ رەئىسى كېيجى فۇرۇيا ئەپەندى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. بىز ئالدى بىلەن كېيجى فۇرۇيا ئەپەندىدىن ياپونىيە خىتاينىڭ يېقىن قوشنىسى، شۇنداقلا خىتاي بىلەن بىر قاتار تارىخىي ۋە سىياسىي مەسىلىلىرى بار بوغان بىر دۆلەت، ئۇنىڭ ئۈستىگە ياپونىيە خىتايغا نىسبەتەن سىياسىي جەھەتتىن ئىنتايىن سەزگۈر بىر دۆلەت. شۇنداقكەن، ياپونىيەنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى خىتاينى قاتتىق بىئارام قىلىدۇ، بۇ جەھەتتە سىلەر بېسىم ھېس قىلدىڭلارمۇ؟ دېگەن سوئالنى سورىدۇق. ئۇ سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى.
ئون بىر يىل بۇرۇنمۇ بىز ھېلىقى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يىغىنى مۇشۇ يەردە ئاچقان چاغدىمۇ بىزگە شۇنداق بېسىملار كەلگەن، ھازىرمۇ ئوخشاش كېلىدۇ. بىز بۇلارنىڭ بۇ بېيجىڭ ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ نېمىنى بىلىمىز بىز شۇنداق بولسىمۇ بۇنىڭغا باش ئەگمەيمىز ئەمەلىيەتتە مۇشۇ نەق مەيدان نېمىدە بولۇۋاتقان مۇشۇ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندە قىلىنىۋاتقان مۇشۇ شارائىتلارنى بىز دۇنياغا ئاشكارىلاش بۇلار بىزدەك پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ۋەزىپىسى بىز يەنە كېيجى فۇرۇيا ئەپەندىدىن ھازىر دۇنيادا ئون بەش دۆلەتنىڭ پارلامېنتى جۈملىدىن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بىلەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى رەسمىي ئېتىراپ قىلدى. ياپونىيە ئۇيغۇر مەسىلىسىدە ئىجابىي رول ئويناپ كەلگەن بىر دۆلەت بولسىمۇ، ئەمما ھازىرغىچە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا ئوچۇق-ئاشكارا قارار ئالالمىدى. سىزچە ياپونىيەنىڭ بۇ مەسىلىدە ئېنىق بىر قارار ئېلىش مۇمكىنچىلىكى زادى قانچىلىك؟ دەپ سورىدۇق. ئۇ سوئالىمىزغا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى. مۇشۇ مەسىلىدە ياپون پارلامېنتىمۇ ھەر قايسى نېمىلەرگە ئاۋاز چىقىرىۋاتىمىز، بىراق بۇ ياپون ھۆكۈمىتىدە، ياپوننىڭ پارلامېنت سىستېمىسىدا چوقۇم ھەممە پارتىيە تولۇق قوشۇلۇش كېرەك بىر قارار ئېلىش ئۈچۈن. ئامېرىكا ياۋروپا بىلەن ئوخشىمايدۇ بۇ يېرى شۇنىڭغا بىز ھەممە پارتىيەلەرگە ئامال بار ئاۋاز چىقىرىۋاتىمىز بولسا ھەممە پارتىيەنى بىر يەرگە ئەكىلەلىسەك مۇشۇ جېنوسايد دېگەندەك قارار چىقىرىش ئېھتىمالى بار بىراق ئاۋاز چىقىرىۋاتىمىز ياپونىيە پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى ياپونىيە باش ۋەزىرى كىشىدا ئەپەندىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق بويىچە ئالىي مەسلىھەتچىسى گېن ناتاگانى ئەپەندىدىن، سىز ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق بويىچە ئالىي مەسلىھەتچىسى بولۇش سۈپىتىڭىز بىلەن بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدە ئۇيغۇرلار توغرۇلۇق ئاۋاز چىقىرىپ باقتىڭىزمۇ؟ دەپ سورىدۇق. ئۇ مۇنداق جاۋاب بەردى. ئالدىنقى قېتىمقى بې دې تې نىڭ باچېلېت خانىم بىلەنمۇ ئۈچ قېتىم كۆرۈشۈپ، ئۈچ قېتىمدىمۇ مۇشۇ ئۆزىمىزنىڭ كۆز قارىشىنى ئىپادىلەپ ھەم خىتايغا بارغان چاغدا مۇشۇ تەپسىلىي تەكشۈرۈپ كېلىشىنى تەلەپ قىلدۇق دەيدۇ. بىز ئامېرىكىنىڭمۇ مۇشۇ كىشىلىك ھوقۇق مەسئۇللىرى خادىملىرىنىڭ مۇشۇنداق تەلەپ خەتلىرىنى ھەم تەلەپ نۇتۇقلىرىنى ئاڭلىدۇق ھەم. تەڭ ئاشۇ باچېلېت خانىمنىڭ ئەڭ ئاخىرقى مىنۇتلاردا ئاشۇ تەلەپلىرىمىزگە ئۇيغۇن كېلىپ ئاشۇ رېپورتنى دوكلاتنى تەستىق قىلغىنىغا چىقارغىنىغا خۇش بولدۇق ھەم رەھمەت ئېيتتۇق. بىز ئۇنىڭدىن باچېلېت خانىمدىن كېيىن ۋولكېر تۈرك بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ ئالىي كومىسسارى بولدى. ئەمما ئۇ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، جۈملىدىن كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ھەققىدە ھازىرغا قەدەر ئەمەلىي بىر تەدبىر ئالالمىدى. سىز ۋولكېر تۈرك بىلەن ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرۇلۇق كۆرۈشۈپ باقتىڭىزمۇ؟ دەپ سورىدۇق. ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى. شۇنىڭدىن كېيىن باچېلېت خانىمدىن كېيىن مانا ۋولكېر تۈرك بىلەن ئىككى قېتىم ئاشۇ يەرگە باردىم مەن ئاشۇ نېمىگە ب د ت غا بېرىپ شۇ ئۆزىمىزنىڭ كۆز قارىشىنى يەنە بىر كۆرۈشكەن چاغدا دېدۇق بولسا ئاشۇ باچېلېت خانىم چىقارغان ئاشۇ دوكلاتقا ئاساسەن بولسا تېخىمۇ تەپسىلىي ئىشلارنى قىلىشنى تەلەپ قىلدۇق ئەپسۇسلىنارلىقى بىزگە ئوخشاش مۇشۇنداق نۇرغۇن دۆلەتلەر ئاشۇ كىشىلىك ھوقۇق يىغىنلىرىدا مۇشۇنى تەلەپ قىلغان بولساقمۇ بىراق بىزنىڭ سانىمىز يېرىمدىن ئاشمىغانلىقىغا بۇ چۈشۈپ قالىۋاتىدۇ بۇلار

ئۇ ياپونىيە پارلامېنتىدا مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ياپونىيەدىكى ئاۋام خەلققە ئاڭلىتىش، شۇنداقلا خەلقنىڭ جامائەت پىكرى ئارقىلىق ياپونىيە پارلامېنتى ۋە ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىلىق قارار چىقىرىشىغا تەسىر كۆرسىتىشنى نىشان قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. بىز ئۇنىڭدىن، سىز نېمە سەۋەبتىن ياپونىيەدىكى يەرلىك پارلامېنت ئەزالىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە جامائەت پىكرى شەكىللەندۈرۈش ھەرىكىتىگە كىرىشتىڭىز؟ دەپ سورىدۇق. ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى.
بۇ مەسىلە كىشىلىك مەسىلە بولماستىنلا، بۇ ئادەمگەرچىلىك، ياخشى يامانلىق بۇ مەسىلە. مۇشۇنداق مەسىلىنى بىلىپ تۇرۇپ، كۆرمەسلىك نېمىسىگە سېلىش، ئادەمگەرچىلىكتىن كەتكەن بولىمىز، ئىنسانىيەتتىن كەتكەن بولىمىز. بۇنى بىلىپ تۇرۇپ، بىلمەسلىك سېلىش، بىزنى بىر خىل ئادەمگەرچىلىكتىن چىقارغاندىن سىرت، ۋىجدانىمىزنى يوقاتقاندىن سىرت، خىتاينىڭ بۇ جىنايىتىغا بىللە بولغانلىق دەپ قارايدۇ. بىر سەپتە تۇرغانلىق دەپ ئويلايمىز. بۇ مەسىلىدە بىز نېمىلەرنى قىلالايمىز؟ بۇنى ئويلاش ئارقىلىق شۇ قىلالايدىغان تەرەپلەرنى ئىزدەپ تېپىۋاتىمىز. بىز يەرلىك پارلامېنت ئەزاسى بولغاچقا، خەلق بىلەن ئەڭ يېقىن ئورۇندا تۇرۇۋاتىمىز. خەلق بىلەن بىللە بولغاچقا، بۇ مەسىلىنى ئەڭ يېقىن ھالەتتە خەلققە يەتكۈزەلەيمىز.

يەنى ئىلگىرىكى تىۋىتتېردا ئۈرۈمچىدىكى ئىمارەتلەر بىلەن پەلەستىندىكى غەززەنىڭ بومبىدا خانىۋەيران بولغان كۆرۈنۈشىنى سېلىشتۇرۇپ بۇلارنى ھەمبەھىرلىگەن كۆزەتكۈچىلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ بۇ قىلمىشىنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلغانلىق دەپ ئەيىبلىدى دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز نۇرىمان تەييارلىغان پروگراممىدا بولسۇن. خىتاينىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىخانىسى ئوتتۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئېكستا ئۈرۈمچىنىڭ ساياھەت مەركىزى بولغان دۆڭكۆۋرۈك چوڭ بازىرى بىلەن ئۇرۇش ئوتى ئىچىدىكى غەززەنىڭ رەسىمىنى تېمىسىز دېگەن يازما بىلەن ھەمبەھىرلىگەن خىتاي خەلقئارادا بولۇپمۇ غەربتىكى دېموكراتىك ئەللەردە ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان بىر مەزگىلدە ئۇلارنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ۋەزىيىتىنى غەززە بىلەن سېلىشتۇرۇشى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كۈچلۈك دىققەت قوزغىغان خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن ئېكستا ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتىدا پەلەستىنلىكلەرنىڭ ھاياتىمۇ باشقا ھەر قانداق بىر دۆلەتتىكى خەلقلەرنىڭ ھاياتى قوغدالغاندەك قوغدىلىشى كېرەك دېگەن ۋاڭ ۋېنبىننىڭ بۇ سۆزىگە قارىتا ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتى ھازىر ئۇيغۇرلار ياشاۋاتامدۇ دەپ سوئال قويۇش ئارقىلىق خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇشىنى ئەسكەرتكەن بۇنىڭدىن باشقا ھەپتىلىك خەۋەرلەر گېزىتىنىڭ ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىردىكى خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاينىڭ پاكىستاندا تۇرۇشلۇق مەدەنىيەت ئىشلىرى دىرېكتورى جاڭ خېچياڭ خىتاينىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىخانىسى بىلەن ئوخشاش مەزمۇننى ھەمبەھىرلىگەن ۋە كېيىن ئۆچۈرۈۋەتكەن بىز بۇ ھەقتە خىتاينىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىخانىسى ۋە خىتاينىڭ ۋاشىنگتوندىكى باش ئەلچىخانىسىنىڭ ئىنكاسىنى ئېلىش ئۈچۈن ئالاقىلاشقان بولساقمۇ ئۇلار يازغان ئېلخەتلىرىمىزگە جاۋاب قايتۇرمىدى

ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ئىنكاسلارغا قارىغاندا كۆزەتكۈچىلەر ۋە سىياسىي پائالىيەتچىلەر غەززەدىكى بۇ ئۇرۇش خىتاينى ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئىستراتېگىيىلىك پۇرسەت بىلەن تەمىنلىدى دەپ قارىغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ ئەنگلىيە ئىشخانىسى مۇدىرى رەھىمە مەھمۇد خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزغا سۆز قىلىپ خىتاي بۇ خىل تەشۋىقاتلىرى ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىگە مەسئۇل بولمايلا قالماستىن بەلكى جىنايىتىنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقاندىن بېرى خىتاي ھېچقانداق بىر مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئەپ باقمىدى، ھەممىسى يالغانغا چىقاردى، ئۇيغۇرلارنىڭ ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ھاياتى شۇنچىلىك گۈزەل، دەپ ئاۋۇ ئىككى رەسىمدىمۇ گازاغا قارىسا بىر قورقۇنۇچلۇق كۆرۈنۈش، ئەمما ئۈرۈمچىنىڭكى بىر شۇنچىلىك تىنچ بىر رەسىمنى سېلىشتۇرۇپ ئۆزىنىڭكى ھېچقانداق بىر جىنايەت بىلەن ئالاقىسى يوق دېگەن شۇنداق بىر ئۇچۇرنى دۇنياغا ۋە بولۇپمۇ مۇشۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان خىتاينى ئۇيغۇر مەسىلىسى توغرىلىق ئەيىبلەۋاتقان مەيلى ئامما بولسۇن مەيلى دۆلەتلەر بولسۇن شۇلارغا قارىتىپ نېمە قىلغان كۆرۈنۈش ئۇيغۇرلارنىڭكى ھازىر قىرغىنچىلىق بوۋاتىدۇ لېكىن ھېچقانداق بىر ئەمەلىي ئۇ يەردە بوۋاتقان تۈرمىلەردە ئۆلتۈرۈلۈۋاتقان قىينىلىۋاتقان ھېچقانداق نەرسىنى سىرتتا كۆرەلمەيمىز رەھىمە خانىم يەنە خىتايدىن باشقا دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلغۇچىلار ھەققىدە توختىلىپ ئۇلارنىڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ سىياسىتىنى قوللايدىغان كىشىلەر ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىنكار قىلىۋاتقانلار مېنىڭ شەخسەن چۈشىنىشىمچە بۇلار خىتايغا ئىشەنگەنلەر خىتاينىڭكى پروپاگانداغا ئەگىشىۋاتقان شۇنىڭغا ئىشىنىۋاتقانلار ئەگەردە ئۇلار مىسال، بىزگە ئىشەنمىسىمۇ، ۋاي ئۇيغۇرلار يالغانلاردىن دەۋاتىدۇ ياكى ئامېرىكىنىڭكى سىياسىتى خىتايغا قارالتالغان دېگەن شۇنداق دېگەن تەقدىردىمۇ رېپورتلار يەنى شۇنچىلىك كۆپ خەۋەرلەر، پاكىتلار بىلەن چىققان نۇرغۇن نەرسىلەر بار، ئالتە جىلنىڭزى، يەتتە جىلنىڭزى. ئاشۇنىڭغا كۆزىنى ئوچۇق ئېچىپ قارىسا ئىشەنمەيدۇچۇ گەپ. بۇ يەردىكى مەسىلە ئۇلارنىڭكى ئەزەلدىن خىتاينى سۆيىدىغان خىتاينىڭ سىياسىتىنى سۆيىدىغان ۋە خىتاينىڭ سىياسىتىنى قوللايدىغان ئىنسانلار مەن شۇنداق دەپ چۈشىنىمەن. ئامېرىكىدىكى سىياسىي ئانالىزچى دوكتور ئاندرېس كور بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ مۇنداق دېدى. The tweet by Chinese government about comparing Xinjiang to Gaza is very sad. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭنى غەززە بىلەن سېلىشتۇرۇپ يوللىغان تۋىتى ئادەمنى تولىمۇ بىئارام قىلىدىغان بىر باھا.

ئۇلار شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىسلام دىنىنى يوقىتىۋاتىدۇ، ئۇيغۇر خەلقى ۋە باشقا تۈرك مۇسۇلمانلىرىنى خىتايچە سۆزلەيدىغان كوممۇنىست قىلىپ تەربىيەلەۋاتىدۇ. خەلقئارا قانۇن نۇقتىسىدىن ئالغاندا، شى جىنپىڭنىڭ قىلىۋاتقانلىرى نەق ئۆزىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھېسابلىنىدۇ. بىز بۇنى غەززەدە ياكى باشقا جايلاردا بىگۇناھ پۇقرالارنىڭ ئۆلۈمىنى ئەيىبلىگەنگە ئوخشاش كۈچلۈك ئەيىبلىشىمىز كېرەك. ھەر قانداق جايدىكى پۇقرالارغا، جۈملىدىن ئۇيغۇرلارغا كىمنىڭ بۇنداق ۋەھشىيلىكلەرنى قىلىشى مۇھىم ئەمەس. ئەمما بۇلارنىڭ ھەممىسى ئاخىرلىشىشى كېرەك. بۇنىڭدا سېلىشتۇرىدىغان ھېچ نېمە يوق.
Such atrocities against civilians and against cultures like the Uyghurs, all of that should, should end. There's no comparison.
فرانسىيەلىك ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى دوكتور دىلنۇر رەيھان خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى ئۇ خىتاينىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىخانىسىنىڭ كۆپ قېتىم ئاشۇنداق قالايمىقان يازما ئېلان قىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ خىتاينىڭ بۇ خىل تەشۋىقاتلىرىنىڭ كىشىلەرنىڭ ئېتىبارىغا ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى فرانسىيىدىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭكى بۇ بىرىنچى قېتىملىق ئەمەس تۋىتتېردا يامان كۆپ بۇ خىلدىكى پروپاگاندالارنى كۆپ تارقىتىدۇ فرانسىيىدىكى خىتاي ئەلچىخانىسى تۋىتتېردا ناھايىتى كۆپ قېتىم قالايمىقان فرانسىيە ھەققىدە ناھايىتى قالايمىقان گەپلەرنى قىلغانلىقى ھاقارەت قىلغانلىقى ھەتتاكى شۇ سەۋەبتىن نەچچە قېتىم فرانسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى تەرىپىدىن چاقىرتىلغان باش ئەلچى دېمەكچى بولغىنىم، بۇ خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭكى فرانسىيەدىكى نامى بەك يامان، بەك ناچار، ئىماژى بەك ناچار ۋە ئۇنىڭ چىقارغان نەرسىلىرىنىڭكى ئاساسىي جەھەتتىن ئەكس تەسىرى ئىنتايىن كۆپ ئۇنىڭغا قارىتا. ئۇ يەنە خىتاينىڭ بۇ تەشۋىقاتلىرى غەربتىكى دېموكراتىك ئەللەردە بازار تاپالمىغان بىلەن مۇسۇلمانلار كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىغان نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆز يۇمۇۋېلىشىغا تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
ئەلۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى پەلەستىننى قوغداشتىكى نىيىتىنى كۆپلىگەن ئادەملەر بىلىدۇ. بۇنىڭكى ھەرگىزمۇ ھېلىقى ئىنسانپەرۋەرلىكتىن ئەمەس، بەلكى بۇنىڭكى دېموكراتىك دۆلەتلەرگە قارشى يىللاردىن بېرى، ھازىرقى ئىش ئەمەس بۇ پەقەت، يىللاردىن بېرى دۇنيانىڭكى باشقۇرۇلۇش ھالىتىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان تىرىشچانلىقىنىڭكى بىر داۋامى خالاس. لېكىن بۇ قېتىم ھەقىقەتەن بۇنىڭكى ئۈنۈمى كۆرۈلۈۋاتىدۇ ھەم چوقۇم كۆرۈلىدۇ. يەنى ئۆزىنى ئەسلىدىلا يەتمىشىنچى يىللاردىن تارتىپ ئېزىلگەن ۋە بېسىۋېلىنغان دۆلەتلەرنىڭكى باشپاناھچىسى ياكى بولمىسا شۇلارنىڭ دوستى ۋە شۇلارنىڭكى ۋەكىلى سۈپىتىدە كۆرسىتىپ كەلگەن، يەنى ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىنىڭكى. خىتاينىڭكى مېتودى باشقا دۆلەتلەرنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ. خىتاينىڭكى تۇتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مېتودى يوشۇرۇش، شەكلىنى ئۆزگەرتىش، تېشىنى چىرايلىق قىلىپ، ئىچىدىن تۈگىتىش دېگەندەك ئوخشىمىغان مېتودى بار. خىتاي مەدەنىيىتىنى بىلمەيدىغان ئادەملەر بۇلارنى بىلىپ بولالمايدۇ. شۇڭا بىزنىڭ يەنە داۋاملىق ئۇلارغا دېيىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى مۇتلەق كۆپچىلىك مۇسۇلمانلار ھازىر بىلىدۇ. بۇرۇن بىلمىگەن بولسا ھازىر بىلىدۇ. لېكىن بىلىپ تۇرۇپ مۇتلەق كۆپچىلىك مۇسۇلمانلار ھازىر چوقۇم خىتاي تەرەپتە تۇرىدۇ.
خىتاينىڭ فرانسىيەدىكى باش ئەلچىخانىسى ئوتتۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئاشۇ يوللانمىنى ئېلان قىلغان بىر قانچە كۈندىن بۇيان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋە ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغان تورداشلار يوللانمىنىڭ ئاستىغا ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا دائىر خەۋەر ۋە شەخسلەرنىڭ گۇۋاھلىقلىرىنى توختىماي ھەمبەھىرلىگەن شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا سىياسىي پائالىيەتچىلەر خىتاينىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمانلار مۇقەددەس ماكان دەپ قارايدىغان غەززە ئۈچۈن گەپ قىلىشى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ مۇسۇلمان دۇنياسىدا ئارقىغا چېكىنىشىگە سەۋەب بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن ئۇلار يەنە خىتاي ھۆكۈمىتى ئەرەب دۇنياسىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىسرائىلىيە پەلەستىن توقۇنۇشىنى ئامېرىكىغا ئارتىپ قويۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى نۆۋەتتە بۇ ھەقتىكى تەنقىدلەر ۋە باھالار كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىقى مەلۇم بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى تېما قىلىنغان ھۆججەتلىك فىلىم شاۋقۇن سۈرەن يېقىندا ئامېرىكىدا كۆرسىتىلىش ئالدىدا تۇرماقتا مەزكۇر ھۆججەتلىك

فىلىم رېژىسسورى دېيۋىد نوۋاك ۋە فىلىم ئىشلىگۈچى جانېس ئېنگلخارت تەرىپىدىن ئىشلەنگەن بۇ فىلىم يۇقىرىدىكى فېستىۋالغا قاتناشتۇرۇلغان تۆت مىڭدىن ئارتۇق فىلىم ئىچىدىن تاللىنىپ جىنايەت ۋە سۇيىقەست فىلىملىرى كاتېگورىيىسى ئىچىدە ئەڭ ياخشى فىلىم مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن بۇ ھۆججەتلىك فىلىم بەشىنچى نويابىر كۈنى ئامېرىكىدا قويۇلۇش ئالدىدا تۇرماقتا فىلىم ئىشلىگۈچى جانېس ئېنگلخارتنىڭ بىزگە دېيىشىچە بۇ شاۋقۇن سۈرەن فىلىمىنىڭ ئامېرىكىدا تۇنجى قېتىم قويۇلۇشى ئىكەن ئۇ بۇ فىلىمنىڭ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر نوپۇسى بىر قەدەر مەركەزلەشكەن جايدا ھەمدە سىياسەتنىڭ مەركىزىدە قويۇلىدىغانلىقىدىن خۇشال بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
بۇ يەر ئامېرىكىدىكى سىياسىي كۈچلەرنىڭ مەركىزى، شۇڭا مەن بۇ فىلىمنىڭ بۇ يەردە تېخىمۇ زور تەسىر قوزغىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئامېرىكا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەشتە كۆرۈنەرلىك تەدبىرلەرنى ئالدى. مەن بۇ فىلىمنىڭ يەنىمۇ كۆپ تەدبىرلەرنىڭ چىقىشىغا تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
بۇ فىلىمنى سۈرەتكە ئېلىش خىزمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى باشلانغان بولۇپ، فىلىم ئۈچۈن ئۇلار تۈركىيە، قازاقىستان، نورۋېگىيە، فىرانسىيە، ئامېرىكا قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرگە بارغان ۋە ئۇ يەردىكى يۈزلىگەن گۇۋاھلىق بەرگۈچى شاھىتلار بىلەن كۆرۈشكەن. مەزكۇر ھۆججەتلىك فىلىم نورۋېگىيىدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر زىيالىيسى ۋە پائالىيەتچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ھەم شۇنداقلا تۈرمىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئىلھام توختىنىڭ قىزى ئامېرىكىدىكى ئەمگەكچىلەر ھوقۇقى بىرلەشمىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرى بويىچە تەتقىقاتچىسى جەۋھەر ئىلھامنىڭ سەرگۈزەشتلىرىنى چۆرىدىگەن ئاساستا ئىشلەنگەن فىلىمدە يەنە قەلبىنۇر سىدىق گۈلباھار جېلىلوۋا مېھرىگۈل تۇرسۇن تاھىر ھامۇت ئىزگىل ۋە قازاق پائالىيەتچى ئاينا شورمانبايېف قاتارلىقلارنىڭ گۇۋاھلىقلىرى ئورۇن ئالغان ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ دېيىشىچە فىلىمدە يۇرتلىرىدىكى لاگېرلارغا قامالغان ئائىلىلىرى ئۈچۈن يۈزدىن ئوشۇق كىشى گۇۋاھلىق بەرگەن بولسىمۇ بىراق بۇ كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ گۇۋاھلىقلىرىنىڭ ھەممىسىنى فىلىمگە قويۇش مۇمكىن بولماي قالغان.
بۇ فىلىمگە قاتناشقان ئۇيغۇرنىڭ سانى يۈزدىن ئاشىدۇ. ئاندىن گۇۋاھلىق بەرگەن ئادەممۇ يەتمىش سەككىز ئادەم گۇۋاھلىق بەردىغۇ دەيمەن شۇنداق گۇۋاھلىق بەردى. بۇ گۇۋالىقنىڭ كەلىكى
ئەپسۇسلىنارلىق ھەممىنى ئىشلىتەلمەي قالدى. فىلىمنىڭ ئامېرىكىدىكى ئېچىلىشىغا جەۋھەر ئىلھام قاتنىشىدىغان بولۇپ، ئۇ فىلىمدىن كېيىن تاماشىبىنلارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىدىكەن. جانىس خانىم سۆزىدە جەۋھەرنىڭ ۋاشىنگتوندا بولۇشى ۋە تاماشىبىنلارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىشى بەك مۇھىم، دېدى. We're fortunate also
بۇ فىلىم ھەر قېتىم قويۇلغاندا تاماشىبىنلاردىن كېلىدىغان سوئاللارنىڭ بىرى بىز نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيمىز دېگەندىن ئىبارەت بولدى مەنچە پايتەخت ۋاشىنگتون بۇ سوئالغا جاۋاب تاپىدىغان مۇھىم ئورۇن ئۇنىڭ ئۈستىگە جەۋھەر ئۆزى ۋاشىنگتوندا بولغاچقا مەن بۇ مۇنازىرىلەرگە تېخىمۇ ياخشى جاۋاب تاپالايمىز دەپ قارايمەن
فىلىم دەسلەپتە يېڭى زېلاندىيەدە فېستىۋالغا قاتنىشىپ جىنايەت ۋە سۇيىقەست فىلىملىرى كاتېگورىيىسى ئىچىدە ئەڭ ياخشى فىلىم مۇكاپاتىغا ئېرىشكەندىن كېيىن بۇ يىل ئۆكتەبىردە نورۋېگىيەدە ھەر يىلى بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلىدىغان خەلقئارالىق بېرگېن فىلىم فېستىۋالىغا قاتناشتۇرۇلغان ئۇ بۇ فېستىۋالدا نوپۇزلۇق كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى رافتو فوندى جەمئىيىتىنىڭ قوللىشىدىكى ھۆججەتلىك فىلىم كاتېگورىيىسى بولغان چېك پوينت يەنى تەكشۈرۈش پونكىتى ھۆججەتلىك فىلىم تۈرىنىڭ ئېچىلىش فىلىمى قىلىپ قويۇلغان جانىس خانىم بۇنىڭ فىلىمگە تېخىمۇ كۆپ دىققەت تارتقانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ فىلىمنىڭ بۇ مۇسابىقە تۈرىدىكى ئېچىلىش فىلىمى قىلىپ تاللىنىشى فىلىمىمىزنى ۋە فىلىمدە ئاڭلىتىلغان مەسىلىنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈردى.
فىلىمنىڭ نورۋېگىيەدىكى ئېچىلىشىغا ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندى ۋە ئائىلىسى قاتناشقان. ئۇ بۇ فىلىمنىڭ كىشىلەردە ئۇيغۇرلار ۋە ئۆزلىرى ھەققىدە بەلگىلىك تونۇش ھاسىل قىلغانلىقىنى دېدى. بۇ فىلىمنىڭكى تەسىرى ھەقىقەتەن ياخشى بولدى. بىزنىڭ مەھەللىدىكى ئادەملەر بىزنى تونۇمايتتى، تونۇۋاپتۇ. دېمەك، شۇ دەرىجىدە بولدى دېگەن گەپتە. مۇشۇ مەھەللىدىكى ئادەملەردىن تارتىپ بۇ فىلىمنى كۆرۈپ تونۇپ قاپتۇ بىزنى. بىرسى بۇ فىلىم ئىككى قېتىم قويۇشقا پىلانلانغان، ئۈچ قېتىم قويۇلدى. ئىككىنچىسى فىلىم ھەققىدە بىر سۆھبەت يىغىنى بولدى، ئۇنىڭغا بىر بىرەر يۈزدەك ئادەم قاتناشتى. ئۇنىڭدىن كېيىن ھەر قېتىملىق فىلىمدىن كېيىن بېرگېن كىنوخانىنىڭكى تەلىپى بويىچە سوئاللارغا جاۋاب بېرىش بولدى. مۇشۇ فىلىم تۈگىگەندىن كېيىن ھېچكىم بۇ سوئاللارنى قالدۇرۇپ چىقىپ كەتمىدى. ھەممە ئادەم سوئاللارنى سورىدى ۋە سوئاللارغا جاۋاب ئالدى. ھەر قېتىم بىر يېرىم سائەت ئەتراپىدا سوئاللارغا جاۋاب بېرىش بولدى. بۇ فىلىمنىڭ قويۇلۇشى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى نورۋېگىيەلىكلەرگە بىر قۇر چۈشەندۈرۈش بولدى. ئۇندىن باشقا يەرلىك گېزىتلەرنىڭ دىققىتىنى تارتتى. مەسىلەن، بىر گېزىت ئۇۋىلاپ ئىككى پارچە خەۋەر يازدى بۇ ھەقتە.
جەنىس خانىم سۆزىدە، بۇ فىلىمنى بىز تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەردە فېستىۋاللارغا قاتناشتۇرۇش ئارقىلىق كىشىلەردە ئۇيغۇرلارغا يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە تونۇش پەيدا قىلىشلا ئەمەس، بەلكى ئۇلارنىڭ ھەرىكەتكە ئۆتۈشنى كۆزلەۋاتىمىز، دېدى. مەن بۇ ئارقىلىق تونۇش پەيدا قىلىشنى، ئەڭ مۇھىمى ھەرىكەت شەكىللەندۈرۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. مەن كىشىلەرنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنى، ئۆزلىرى سايلىغان رەھبەرلەرگە، سىياسەتچىلەرگە بېسىم ئىشلىتىشىنى، ئۆزلىرىنىڭ ئىستېمال شەكلىنى ئۆزگەرتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. كىشىلەر ھېچ بولمىغاندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىدىن پايدىلىنىۋاتقان شىركەتلەردىن نەرسە سېتىۋالماسلىق ئارقىلىق ئۇلارغا بېسىم ئىشلىتەلەيدۇ. مەن ئۇيغۇر مەسىلىسىدە مۇشۇنداق ئاممىۋى ھەرىكەت قوزغالسىكەن دەپ ئۈمىد قىلىمەن. شاۋقۇن سۈرەن ناملىق بۇ فىلىم ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى قوش ئاشكارىلاش تەكشۈرۈش ئاخباراتچىلىقى كىنو فېستىۋالىغا قاتناشتۇرۇلىدىكەن. بۇ فىلىم فېستىۋالنى خەلقئارادا مەسئۇلىيەتچان ئاخباراتچىلىقنى تەشەببۇس قىلىدىغان يۈز ژورنالىست ناملىق تەشكىلات ئۇيۇشتۇرغان. فىلىم بەشىنچى نويابىر ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىكى مارتىن لۇتېر كىڭ

مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر شائىرلىرىدىن ئەنگلىيەدىكى ئەزىز ئەيسا ئەلكۈننىڭ ئۇيغۇر شېئىرلىرى ناملىق كىتابى ئىنگلىز تىلىدا ئەنگلىيەدىكى پېنگۋىن نەشرىياتىدا نەشر قىلىنغان ئىدى ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئەنگلىيە لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىدا مەزكۇر كىتابنى تونۇشتۇرۇش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلگەن بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە تىل ئەدەبىياتىنى يوق قىلىشقا تىرىشىۋاتقانلىقى ئەيىبلىنىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە ئەنگلىيەنىڭ پايتەختى لوندوندىكى پېنگۋىن نەشرىياتىدا ئۇيغۇر شېئىرلىرى ناملىق كىتاب يورۇق كۆرگەن. بىرىنچى نويابىر كۈنى ئەنگلىيە لوندون ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر شېئىرلىرى ناملىق كىتابنىڭ يورۇق كۆرگەنلىكى مۇناسىۋىتى بىلەن مۇراسىم ئۆتكۈزۈلگەن. مەزكۇر كىتاب ئون بىرىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن تارتىپ ئەنگلىيە، ئامېرىكا، كانادا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىدە رەسمىي سېتىلىشقا باشلانغان. مەزكۇر كىتاب لوندوندىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن تەرىپىدىن نەشرگە تەييارلانغان بولۇپ، مۇراسىمغا پېنگۋىن نەشرىياتىنىڭ مەسئۇللىرى، ئەنگلىيەلىك ئەدەبىياتچىلار، شائىرلار، مۇخبىرلار ۋە ئۇيغۇر زىيالىيلىرىدىن بولۇپ ئىككى يۈز ئەتراپىدا كىشى ئىشتىراك قىلغان. ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، پائالىيەت ھەققىدە مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
بۇ ئۇيغۇر مۇزىكىسىدىن جانلىق ئۆرنەكلەر بېرىلدى. دىرېكتورى دەۋىد كەمپبېل ئەپەندى بۇ پائالىيەتنىڭكى ئېچىلىش مۇراسىمىنى سۆزلىدى ۋە مەن بۇ كىتابنىڭكى نەشر قىلىنىشى ھەققىدە ۋە بۇ كىتابنىڭكى ئۇيغۇر شېئىرلىرى ناملىق كىتابنىڭكى بۈگۈنكى كۈندە ئەھمىيىتى نېمە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيىتىنى يوقىتىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە بۇ كىتابنىڭ ئەھمىيىتى نېمە ۋە بۇ كىتاب قانداق تەرجىمە قىلىندى، قانداق ئىشلەندى، مۇشۇ توغرىسىدا سۆزلەندىم. مەن ئىككى مىڭ بىرىنچى يىلى مۇشۇ دەۋىد كەمپبېل ئەپەندىمدىن مۇشۇ كىتابنى مۇشۇ تەھرىرلەش ۋە نەشر قىلىش، تەرجىمە قىلىش ھەققىدە تەكلىپ تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن ئۈچ يىلدىن ئارتۇق بۇ كىتابنى ئىشلىدىم. بۇ تۇنجى قېتىم، دۇنيادا مۇشۇ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭكى ئومۇمىي كۆرۈنۈشى نامايان قىلىنغان ئۇيغۇر شېئىرىيىتىنىڭكى بىر مۇكەممەل ئانسلوجىسى دەپ ئېيتساق بولىدۇ.
ئۇيغۇر شېئىرلىرى ناملىق كىتابتا ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمدىن تارتىپ بۈگۈنگىچە بولغان شېئىرلىرىدىن ئۆرنەكلەر كىرگۈزۈلگەن. بولۇپمۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جازا لاگېرلىرى ۋە تۈرمىلەرگە تاشلانغان شائىرلارنىڭ شېئىرلىرى ئالاھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن. ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن ئەپەندى بۇ كىتاب ئارقىلىق ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى دۇنياغا تونۇشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۇ كىتابنىڭ مەزمۇنى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى.
بۇ كىتاب ئەمدى ئۇيغۇر شېئىرلىرى، Uyghur Poems ناملىق بۇ ئانسلوجى بۇ كىتاب ئۇيغۇر خەلقىنىڭكى مىلادىدىن بۇرۇنقى مۇشۇ ئېپىك داستانلىرىدىن تارتىپ، مەسىلەن، ئوغۇزنامە، ئالپ ئەرتۇڭا داستانلىرىدىن تارتىپ، بۇددىزم دەۋرى، بۇددىزمدىن كېيىنكى دەۋرلەر، ئىسلامنى قوبۇل قىلغان دەۋر ۋە چاغتاي ئەدەبىياتى ئۇنىڭ پېشۋاچىسى بولغان ئەلىشىر ناۋايىنىڭكى شېئىرلىرى، زاھىرىدىن بابۇرنىڭكى شېئىرلىرى، شۇ ئەخمەت يەسسەۋىنىڭكى ئەل ئىچىدە تارقىلىپ يۈرگەن ھېكمەت قوشاقلىرى ۋە ئون سەككىزىنچى ئەسىر، ئون توققۇزىنچى ئەسىر، يىگىرمىنچى ئەسىرلەردىكى ئۇيغۇر شېئىر، شېئىرىيىتىنىڭكى نامايەندىلىرى، توقسەنىنچى يىللاردىن كېيىنكى يازغۇچىلارنىڭكى، شائىرلارنىڭ شېئىرلىرى ۋە مۇشۇ دەۋر بۆلگۈچلۈك بىر ئۇيغۇر شېئىرىيىتى دەۋر بۆلگۈچلۈك بىر. قەدەم بولغان مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن بۇيان يېزىلغان شېئىرلار، تۈرمىگە قامالغان ۋە تۈرمىدە ئازاب چېكىۋاتقان سەككىزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر شېئىر، شائىرلىرىنىڭكى شېئىرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ تەرجىمىھاللىرى كىرگۈزۈلدى. ئىشقىلىپ بۇ كىتابقا ئۈچ يۈز پارچىدىن ئارتۇق ئۇيغۇر شېئىرلىرىنىڭكى تۈرلۈك ژانىرلىرى، قەدىمكى، كلاسسىك ۋە بۈگۈنكى شېئىرلىرى كىرگۈزۈلدى. بۇ پائالىيەتكە ئىككى يۈزدىن ئارتۇق مېھمانلار كەلدى، يەنى ئەنگلىيەنىڭكى ھەر ساھەلىرىدىن.
پائالىيەت ئاخىرىدا ئەزىز ئەيسا ئىنگلىز تىلىدا تەييارلىغان كىتابنى تونۇتۇش مۇراسىمىغا قاتناشقان ئۇيغۇر يازغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى، شىۋېتسىيەدىكى ئۇيغۇر شائىرى ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەت ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىڭ ئامېرىكا، ياۋروپا ۋە دۇنيانىڭ باشقا دۆلەتلىرىدە ياخشى بىلىنمەيدىغانلىقىنى، شۇڭا بۇ كىتابنىڭ ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى دۇنياغا تونۇتۇش ئۈچۈن زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن بىزنىڭ دۇنيا ئۇيغۇر يازغۇچىلار ئۇيۇشمىسىنىڭ يېڭى ئەزاسى. بۇ بىر سەۋەب. ئىككىنچىسى، ئەمدى پېنگۋىن نەشرىياتىدەك خەلقئارادا نامى بار چوڭ بىر نەشرىياتتا ئۇيغۇر شائىرلىرىنىڭ شېئىرلىرىنىڭ نەشر قىلىنىشى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ئۈچۈنمۇ بىر شەرەپلىك ئىش دەپ ئويلايمەن. ئۇيغۇر ئەدەبىياتى غەرب دۇنياسىدا ئۇنچىلىك تونۇلغان بىر ئەدەبىيات ئەمەس. تېخىچە نۇرغۇن ئەدەبىيات ساھەسىدىكى كىشىلەر ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى. چۈشەنمەيدۇ، بىلمەيدۇ. بۇ نۇقتىدىنمۇ بۇ كىتابنىڭ نەشر قىلىنىشى زور بىر ئەھمىيەتكە ئىگە. ئىككىنچىسى، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا، ئۇيغۇر تىلى بىلەن يارىتىلغان ئۇيغۇر ئەدەبىياتىدا ناھايىتى زور بىر يوقىتىش، چۆكۈش بار. يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن چەكلەنگەنلىكى ئۈچۈن يازغۇچى شائىرلىرى تۈرمىگە تاشلىنىپ، ئەدەبىي، يەنى ساپ ئۇيغۇر ئەدەبىياتى چەكلەنگەنلىكى ئۈچۈن ئاساسەن ۋەتەندە ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنى يوقالدى دېسەك بۇ مۇبالىغە قىلغان بولمايمىز. مۇشۇنداق بىر شارائىتتا، غەرب دۇنياسىدا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئۇيغۇر شائىرلىرىنىڭ شېئىرلىرىنىڭ ئىنگلىزچە نەشر قىلىنىشى، بولۇپمۇ پېنگۋىن نەشرىيات چوڭ بىر نەشرىيات نەشر قىلىنىشى زور ئەھمىيەتكە ئىگە.
ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان لوندوندا مۇزىكا تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان دوكتور راچېل خاررىس خانىم بۇ پائالىيەتكە قاتناشقاندىن كېيىنكى تەسىراتىنى ئاڭلىتىپ مۇنداق دېدى.
I'm very happy tonight to have attended the launch of the first English language anthology of Uyghur poetry. Um, I think it's a great thing to be publishing a book like this at this time when people in the West are beginning to forget. Men bugün akşam tunji qatim ingliz tilida nashr qilingan uyg'ur adabiyoti to'g'risidagi bu kitobni to'nitish faoliyatiga qatnashib ناھايىتى خۇرسەن بولدۇم. دۇنيادا باشقا مەسىلىلەرنىڭ كۈن تەرتىپكە كېلىشى بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسى دۇنيانىڭ كۈن تەرتىپىدىن چۈشۈپ قېلىۋاتقان بىر پەيتتە نەشر قىلىنىشى ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ ئويلايمەن. ئۇيغۇرلارنىڭ باي شېئىرلىرىنى شۇنداقلا بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرلار ھازىر تارتىۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئاڭلىتىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ ئويلايمەن. لوندوندىكى پېنگۋىن نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان ئۇيغۇر شېئىرلىرى ناملىق كىتاب ئىككى يۈز يەتمىش ئىككى بەتتىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ھازىر تور ئارقىلىقمۇ سېتىشقا باشلانغان.
مەلۇم بولۇشىچە، خوتەندە يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بىر ئىنستىتۇت ئۈچ مەركەز نامىدا خىتاي مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلىدىغان بىر قاتار مۇئەسسەسەلەرنىڭ قۇرۇلغانلىقى ئېلان قىلىنغان. خەۋەرلەردە بۇ ئورۇنلارنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ خوتەندىكى ئىزلىرىنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇيغۇر رايونىنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمىي مەدەنىيەت مەركەزلىرىدىن بىرى بولغان خوتەندە خىتاي مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلىدىغان ئورۇنلارنى قۇرىدۇ؟ دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ مەلۇماتىدا بولسۇن.
خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىدىن خىتاي كۈندىلىك خەۋەرلەر تورى، خىتاي خەلق تورى، يەر شارى ۋاقتى، تەڭرىتاغ تورى قاتارلىقلار يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر كۈنى بىرلا ۋاقىتتا خەۋەر بېرىپ، ئىلگىرىكى خوتەن پېداگوگىكا مەكتىپى، يەنى ھازىرقى خوتەن پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىدا ئۇدۇن ئىنستىتۇتى، قاراقۇرۇم مەدەنىيەت تەتقىقات مەركىزى، جۇڭخۇا قاشتېشى مەدەنىيەت مەركىزى، خوتەن بۇددا مەدەنىيىتى تەتقىقات مەركىزى قاتارلىق خىتاي مەدەنىيىتى تەتقىقات مۇئەسسەسەلىرى قۇرۇلغانلىقىنى ئېلان قىلغان. خىتاي خەۋەرلىرىدە يەنە خوتەن پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىدا قۇرۇلغان خىتاي مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلىدىغان بۇ ئورۇنلارنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ خوتەندىكى ئىزلىرىنى تەتقىق قىلىش ۋە ئۇيغۇر رايونىدا مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشتا ئوينايدىغان رولى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىردىكى خىتاي خەۋەرلەر تورىدا بېرىلگەن خوتەندە خىتاينىڭ تۆت ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت تەتقىقات ئورنى قۇرۇلدى خوتەن جەنۇبىي تاغ يۇرۇڭقاش قەدىمىي يولىنىڭ قاراقۇرۇم ۋە خوتەن بۆلىكىدىكى ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىسى ئېلان قىلىندى سەرلەۋھىلىك تەپسىلىي خەۋەر بېرىلگەن. خەۋەردە خوتەن ۋىلايىتىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى ليۇ چىن، خوتەن ۋىلايەتلىك پارتكومنىڭ مۇئاۋىن سېكرېتارى، بېيجىڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم قوماندانلىق شتابىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى لى جى شۈي، بېيجىڭدىكى پايتەخت پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مەكتەپ مۇدىرى لى شياۋجۈەن قاتارلىقلارنىڭ سۆزلىرى نەقىل ئېلىنىپ، بۇ تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ خوتەن رايونلىرىنىڭ قەدىمقى مەدەنىيەت ئىزلىرىنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش ۋە رايوننىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتى بىلەن ئوزۇقلىنىش خىزمىتىنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەنگەن. خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى يىللاردىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىدە زور كۈچ بىلەن ئىجرا قىلىۋاتقان خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى شىنجاڭنى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى دېگەندەك ناملار بىلەن يۈرگۈزۈپ كەلمەكتە. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئەڭ زىچ ئولتۇراقلاشقان ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىللىك رايونى بولغان خوتەندە ئاتالمىش خىتاي مەدەنىيىتىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان ۋە ئۇنى كۈچەيتىشنى تەشەببۇس قىلىدىغان بۇنداق ئورۇنلارنى تەسىس قىلىشى چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلىرى ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىلىرىنىڭ جىددىي دىققىتىنى قوزغىدى. تۈركىيە ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، خەلقئارا ئىستراتېگىيە ۋە خىتايشۇناس تەتقىقاتچى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى ئورتاقلاشتى. خىتاي شۇنى بىلىدۇ، قورال بىلەن ئىستىلا قىلغان يەر، يەنى ئىشغال قىلغان يەر ۋاقتىنچە تۇتۇپ تۇرالايدۇ، ئەمما مەدەنىيەت كۈلتۈر بىلەن ئىشغال قىلغان يەرلەرنىڭكى نەتىجىسى مەڭگۈلۈك بولىدۇ. شۇنىڭغا بىر مىللەتنى يوقىتىشتا ئاشۇنىڭكى مەدەنىيىتىنى، كۈلتۈرىنى يوقىتىش ۋە كۈلتۈرمۇ بىر مىللەتكە خاس بولغاچقا كۈلتۈر يوقالغاندىن كېيىن بۇ مىللەتمۇ ئەمدى يوقىلىدۇ شۇنىڭغا ئۇيغۇرلارنىڭ كىملىكىنى بىر چەتتىن يوقىتىپ تۇرۇپ بىر چەتتىن خىتاينىڭكى كۈلتۈرىنى يەرلەشتۈرۈشقا تىرىشىپ كېلىۋاتىدۇ. دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ بىلدۈرۈشىچە خوتەن ۋىلايىتىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى ليۇ چىننىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئۆكتەبىر كۈنىدىكى ئېچىلىش مۇراسىمىدا قىلغان خوتەن كوئېنلۇن، يەنى قاراقۇرۇم بۇددا مەدەنىيىتىنىڭ جۇڭخۇا مەدەنىيىتىدىكى تولدۇرغۇسىز ئورنىنى جارى قىلدۇرىدۇ. تەشەببۇسكارلىق بىلەن كوئېنلۇن مەدەنىيىتى، خىتاي قاشتېشى مەدەنىيىتى ۋە خوتەن بۇددا مەدەنىيىتىدىن ئىبارەت ئۈچ بايراقنى كۆتۈرۈش خوتەننىڭ مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتىنى راۋاجلاندۇرىدۇ، دېگەن سۆزلىرى دەل خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خوتەندە بۇ تۈردىكى تەتقىقات مۇئەسسەلىرىنى قۇرۇشتىكى مەقسىتىنى ئىپادىلەپ بەرگەن ئىكەن. خىتاينىڭكى مەقسىتى ئۆزلىرىنىڭكى دېگىنىدەك، يەنى خىتاي مەدەنىيىتى بىلەن كۈلتۈرى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىكى مەدەنىيەت ۋە كۈلتۈرنى ئالماشتۇرۇش، يەنى ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن گەپنىڭ ئۆزى شۇ ئالماشتۇرۇش. ئالماشتۇرۇشتا باشتا ئۇيغۇرلارنىڭكى مەدەنىيىتىنى يوقىتىش، كۈلتۈرنى يوقىتىش، ئۇنىڭ يېرىگە خىتاينىڭ پىلانلىغان

زورلاۋاتىدۇ. دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادى، مەدەنىيەت ئادەتلىرىنى قاتتىق چەكلەۋاتقان بىر ۋاقىتتا، خوتەندە ئاتالمىش خىتاي مەدەنىيىتى تەتقىقات ئورۇنلىرىنى قۇرۇشتىكى مەقسىتىنىڭ نۆۋەتتە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان ئاسسىمىلياستسىيە سىياسەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىشنىڭ بېشارىتى دەپ كۆرسەتتى. توغرا يەنىلا تېخىمۇ كۈچلىنىپ، قىلىۋاتىدۇ بۇنى بۇ ئىسىمنى چىرايلىق قويغان بىلەن يەنى ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەن گەپنى دېگەن بىلەن باشقا بىر مىللەتنىڭكى مەدەنىيىتى بىلەن باشقا يەنى بىر باشقا مىللەتنىڭكى مەدەنىيىتىنى يوقىتىپ تۇرۇپ ئالماشتۇرۇش بۇ بىر ئاسسىمىلياتسىيە بۇ بۇ بىر چەتتىن جازا لاگېرى بىلەن تۈرمە بىلەن نۇرغۇن مۇشۇ كۈلتۈرنىڭكى تەمسىلچىلىرىنى يوقىتىپ تۇرۇپ يەنە بىر چەتتىن ماۋۇ يەسلىدىن باشلاپ خىتايچە ئۆگىتىش بىلەن مەدەنىيىتىنى كۈلتۈرىنى ئۆگىتىش بىلەن بۇ كېيىنكى ئەۋلادلارنىمۇ خىتايلاشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ يەنى خىتاي بۇنىڭدىن ئالدىراۋاتىدۇ ۋە تېز سۈرئەت بىلەن رايوننىڭكى ئالاھىدىلىكىنى يوقىتىش بىلەن بۇ رايوننى خىتاينىڭ ئىچكى رايونلىرىغا ئوخشاشلاشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ شۇنىڭغا بۇ خىتاينىڭكى مەقسىتى غايەسى ناھايىتى خەتەرلىك ئۇزۇن مۇددەتتە بۇ رايوننى ھەم ئىنساننى خىتايلاشتۇرۇش ھەمدە بۇ رايوننى خىتاينىڭكى زېمىنىگە ئايلاندۇرۇشنىڭكى كويىدا. چەت ئەلگە چىقىشتىن ئىلگىرى ئۈرۈمچىدىكى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۇيغۇر فولكلور كەسپىدە ماگىستىرلىق ئاسپىرانتلىقىنى تۈگەتكەن ۋە ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ ئۆزىدە ئۇيغۇر فولكلورى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىيىتى كەسپىدە بىر مەزگىل ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان. نۆۋەتتە ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان مېھراي مەمتىلى خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى خوتەن دارىلمۇئەللىمىندە ھېلىقىدەك تەتقىقات ئورۇنلىرىنى قۇرۇشى مەدەنىيەت جەھەتتىن باغلايمىز دەپ مەقسەتلىك قىلىۋاتقان سىياسىي مەقسەت، غەرەز يوشۇرۇنغان بىر تەتقىقات تۈرى. مېھراي مەمتىلى خانىم سۆزىدە ئاۋۋال خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خوتەندە قۇرغان خىتاي مەدەنىيىتى تەتقىقات ئورۇنلىرىغا ئۇدۇن ئىنستىتۇتى، قاراقۇرۇم مەدەنىيەت تەتقىقات مەركىزى، جۇڭخۇا قاشتېشى مەدەنىيەت مەركىزى، خوتەن بۇددا مەدەنىيىتى تەتقىقات مەركىزى دېگەندەك ناملارنى قويۇۋېلىشتىكى قارا نىيىتى ھەققىدە توختالدى. چۈنكى خوتەن رايونى بىزنىڭ قەدىمكى كىتابلىرىمىزدا ئۇدۇن، يەنى خىتاينىڭكى قەدىمكى كىتابلىرىدا يۈدۈن دەپ ئېلىنىدۇ. ئۇدۇن، يۈدۈن، خوتەن دېگەن ھەممىسى بىر شۇ بىزنىڭ دۇنيادىكى بىرلا خوتەن بار دېگەن گەپلىرىمىز بار. ئاشۇ خوتەنگە تۇتىشىدۇ. چۈنكى خىتاينىڭكى غەربكە ساياھەت فىلىمىدا بولسۇن، كىتابلىرىدا بولسۇن، شۈەنزاڭنىڭكى ھىندىستاندىن نوم ئەكېلىش جەريانىدىكى ساياھەت خاتىرىلىرىدە بولسۇن ھەممىسىدە مۇشۇ خوتەن رايونىنى بەكرەك تىلغا ئالىدۇ. چۈنكى خوتەن ھىندىستانغا تۇتىشىدىغان، ھىندىستان بىلەن بىۋاسىتە مەدەنىيەت، تىل، ئىرق، ئالاقىسى بولغان بىر رايون. شۇنىڭ ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ خوتەن رايونىنى قەدىمدىن بېرى بىزنىڭ قىلىش قىلىۋېلىش ئۈچۈن ئاشۇنداق بىر تەتقىقات ئورۇنلىرىنى قۇرۇپ ئۆزى تارىخنى تارىخ ئۇلىماقچى بۇلار. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەقسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى مەدەنىيەت مەركەزلىرىدىن بىرى بولغان ئۇدۇن، يەنى خوتەندە يارىتىلغان بۇددا مەدەنىيەت مىراسلىرىنى ۋە خوتەننىڭ قەدىمدىن تارتىپ داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان قاشتېشى ئويمىچىلىقى،

مېھراي مەمتىلى خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە ئۆزىنىڭ ئىلگىرىكى تارىخىي كىتابلىرىدا خاتىرىلەپ قالدۇرۇلغان ھىندىستاندا تارقالغان بۇددا دىنى غەربىي رايون ئارقىلىق ئوتتۇرا تۈزلەڭلىككە يېتىپ كەلگەنلىكى، شۇنىڭدەك غەربىي يۇرتتىكى ئۇدۇن دىياردىن كەلگەن قاشتېشى مەدەنىيىتى قەدىمكى ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى خىتاي خانىدانلىقلىرىدا ئەتىۋارلىنىپ تېخىمۇ سىرلىق تۈسكە كىرگۈزۈلگەنلىكى ھەققىدىكى رىۋايەت ۋە تارىخىي بايانلارنى بۇرمىلىماقتا ئىكەن. تېخىمۇ مۇھىمى، خىتايغا غەربىي رايونىدىن تارقالغان بۇددا مەدەنىيىتى ۋە قەغەز، قاش تېشى ئويمىچىلىقىغا ئوخشاش قەدىمكى ھۈنەر كەسىپلەرنى ئۆزىنىڭ سىياسىي مەقسىتى ئۈچۈن بۇرمىلاپ، ھەتتا پۈتۈنلەي يالغاننى ئويدۇرۇپ چىقىرىشقا ئۇرۇنماقتىكەن. خوتەن رايونى يىپەك، گىلەمچىلىك، پىلە قۇرتى، ئەتلەس، شۇ ھەممە نەرسە شۇ تەرەپتىن، تارىختا بولسۇن ھەممىسىدە ئەپسانە رىۋايەتلىرىمىزدە يىپەكچىلىكنىڭ، پىلە قۇرتى تارىخى. مەسىلەن، قەغەز ئىشلەش، قەغەز تېخنىكىسى دېگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئاشۇ خوتەن رايونىدا ئىكەنلىكى تارىخلاردا يېزىلغان. ئەسلى كەپ چىقىشى بىزنىڭ قەغەزچىلىك، يىپەك، مەتبەئەچىلىكنىڭ مەنبەسى شۇ خوتەن دەپ قارايمىز ھەم غەربتىمۇ ئاشۇنداق قارايدۇ. شۇڭا خوتەننى تەتقىق قىلساق بىزنىڭ ئەسلىدىكى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئىجاد قىلغان تۆت كەشپىياتنىڭ بىرسى ئۆزىمىزنىڭ بولۇپ قالىدۇ دەپ ئويلامدىكى. شۇڭا خوتەننى ئۆزىگە ئۇلىۋالماقچى. خوتەننى تەتقىق قىلىش خىتايلار ئۈچۈن بەك مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ قالغان. چۈنكى ھازىر ئەمدى جۇغراپىيە جەھەتتىن يىراق تۇرغىنىمىز بىلەن سىياسىي جەھەتتىن، پولىتىكال داينىمىك تەرەپتىن ھازىر خىتاينىڭ چېگرىسى ئىچىدە بولغاچقا، بۇلار شۇ خوتەننى تەتقىق قىلىش مۇھىم دەپ قاراۋاتقان گەپ. خوتەننى ئاشۇنداق مەنىۋى جەھەتتىن ئىگىلىۋېلىش ئىستىكىدە بولماقتا. شۇڭا ئۇيغۇر پەرزەنتلەرنىڭ، ئۇيغۇر ھازىرقى ئۇيغۇرلارنىڭكى كاللىسىنى يۇيۇش ئۈچۈن بۇلار ئاشۇنداق تەتقىقات تېمىلىرىنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، ئاشۇنداق بىمەنە ئىشلارنى قىلدى. مېھراي خانىمنىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى مەدەنىيەت يۇرتى خوتەندە بۇددا مەدەنىيىتى تەتقىقات ئورۇنلىرىنى قۇرۇشى ۋە ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتى بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنى كۈچەيتىش تەشۋىقاتىنىڭ ئاخىرقى مەقسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئانا يۇرتىدىكى مەدەنىيەت ئىزلىرىنى خىتاينىڭ قىلىۋېلىش ۋە ئۇيغۇر دېگەن بۇ مىللەتنىڭ بۇ زېمىندىكى مەۋجۇتلۇقىنىمۇ يوقىتىشنى كۆزلىگەن ئىكەن.